خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ يېقىنقى خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ بۇ يىللىق تاشقى سودا ئېكسپورتى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن بىر يۈز ئون ئۈچ پىرسەنت ئارتقان ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنز ئۈچىنچى نويابىر كۈنى ئېكستا يەنى بۇرۇنقى تىۋىتتېردا ئۇيغۇر نوپۇسى مەركەزلەشكەن، شۇنداقلا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا ئۇنىڭ ئاساسلىق زەربە بېرىش نىشانلىرىنىڭ بىرى بولغان بۇ ۋىلايەتنىڭ تاشقى سودىسىنىڭ قىسقىغىنا ۋاقىت ئىچىدە بۇنداق تېز ئارتىشىنىڭ سەۋەبلىرىگە قارىتا پىكىر بىلدۈرگەن. ئادرىئان زېنزنىڭ قەيت قىلىشىچە، بۇ ما شىڭرۇينىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش ۋە كەسپىي ماھارەت تەربىيەلەش تەلىپىنىڭ كۈچەيگەنلىكى. بولۇپمۇ ئېكسپورتنىڭ ئەمگەك مىقدارى يۇقىرى بولغان ساھەلەرگە مەركەزلەشكەنلىكىنى كۆرسىتىدىكەن ئادرىئان زېنز تېخى يېقىندىلا خىتاينىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش پىروگراممىسىغا قاتنىشىشنى رەت قىلغان ئۇيغۇرلارنىڭ جازالىنىدىغانلىقىغا ئائىت يېڭى دوكلات ئېلان قىلغان دوكلاتتا خىتاينىڭ يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پىروگراممىسى بىلەن لاگېرلارنىڭ مۇناسىۋىتىگە دائىر يېڭى دەلىللەر ئاشكارىلانغان ئىدى ئادرىئان زېنزنىڭ خىتاي تاراتقۇلىرىدىن نەقىل كەلتۈرۈشىچە بۇ يىل ئۇيغۇر رايونىنىڭ تاشقى ئېكسپورتىنىڭ مىقدارىمۇ زور كۆلەمدە ئاشقان بولۇپ قىرىق يەتتە پىرسەنتكە يەتكەن ئادرىئان زېنز غەربنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارغا جازا يۈرگۈزگەن بولسىمۇ لېكىن رايوننىڭ ئېلېكترلىق ئاپتوموبىل لىتىيلىق باتارېيە ۋە كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېكسپورتىنىڭ شىددەتلىك ئارتقانلىقىنى بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ ئېكسپورتى ئاتمىش ئىككى پىرسەنتكە كۆپەيگەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەنگلىيە ۋە كانادانىڭ ئۆز ھەرىكىتىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ۋاقتى كەلگەن.
كانادا كۆچمەنلەر ۋە پۇقرالىق ئىشلىرى مىنىستىرلىقىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئالتىنچى يىلغىچە ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنى كاناداغا قوبۇل قىلىش پىلانىنىڭ قوشۇمچە لايىھىسىنىڭ ئېلان قىلىنىشى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشكەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئالتىنچى نويابىر كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ كانادا كۆچمەنلەر ۋە پۇقرالىق ئىشلىرى مىنىستىرلىقىنىڭ مەزكۇر قوشۇمچە لايىھىسىنىڭ كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ تې ئاتمىش ئىككى ناملىق قارار لايىھىسىگە ئاساسەن ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنى كاناداغا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ھالقىلىق قەدەم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن باياناتتا ئېيتىلىشىچە بۇ قارار دۇنيا مىقياسىدىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ تەقدىرى ئىنتايىن ناچار ئەھۋالدا تۇرۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان كانادا پارلامېنتىنىڭ ئاۋام پالاتاسى بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيىسىدىن بولغان پالاتا ئەزاسى سەمىر زۇبېرى سۇنغان ئاز دېگەندە ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا ئورۇنلاشتۇرۇش ھەققىدىكى تې ئاتمىش ئىككى ناملىق قارار لايىھىسىنى بىردەك ئاۋاز بىلەن ماقۇللاپ ھۆكۈمەتنىڭ ئىجرا قىلىشىغا تاپشۇرغان ئىدى قارار لايىھىسىگە باش مىنىستىر جاستىن ترۇدونىڭ لىبېرال ھۆكۈمىتى ئەزالىرىمۇ قوللاپ ئاۋاز بەرگەن سامىر زۇبېرى بۇنىڭغا ئېكستا يەنى بۇرۇنقى تىۋىتتېردا ئىنكاس بىلدۈرۈپ ھۆكۈمەتنىڭ ئۆتكەن ھەپتە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئالتىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنى قوبۇل قىلىش ھەققىدىكى كۆچمەنلەر قاتلاملىق پىلانىنى ئېلان قىلىشى ئۇيغۇر جامائىتى ۋە كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرى ئۇزۇندىن بېرى تەشنا بولۇپ كېلىۋاتقان غەلىبە ئىكەنلىكىنى ئېيتقان كانادانىڭ كۆچمەنلەر ۋە پۇقرالىق ئىشلىرى مىنىستىرى مارك مېللېر ئۆتكەن ھەپتە كانادانىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئالتىنچى يىلغىچە بولغان يېڭى قاتلاملىق كۆچمەنلەر پىلانىنى ئېلان قىلىپ كانادانىڭ بۇ مەزگىلدە بىر يېرىم مىليونغا يېقىن كۆچمەن قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان بۇ پىلانغا ئۇيغۇرلارمۇ كىرگۈزۈلگەنىدى

ئۇيغۇر رايونىدا شورلۇق تۇپراقتىمۇ ئۆسىدىغان بىر خىل شال سورتىنى يېتىشتۈرۈپ چىققان. خوڭكوڭدىكى خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ يېقىندا ئاشكارىلىشىچە، گېنېتىكىلىق ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىلغان بۇ خىل شال سورتىنىڭ شورلۇق تۇپراققا بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولۇپ، ئۇنى پاختىغا ئوخشاش پەسىللىك مەھسۇلاتلارنى تېرىيدىغان ئېتىزلىقلاردىمۇ ئۆستۈرگىلى بولىدىكەن. خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا مىليونلىغان ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنى تۇتقۇن قىلىپ لاگېر تۈرمىلەرگە قامىشى ياكى مەجبۇرىي ئەمگەككە يوللىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر رايونىنى ئۇنىڭ مۇھىم دېھقانچىلىق ئېنېرگىيە ۋە قىممەتلىك يەرئاستى بايلىقلىرى بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارالماقتا جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ يېقىندا ئاشكارىلىشىچە، شورلۇق تۇپراققا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان بۇ خىل شال سورتى ئاقسۇدا سىناق قىلىنغان. خەۋەردە خىتاي ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ ئۆتكەن ئايدا ئاقسۇغا تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى ئەۋەتىپ، نەق مەيدان تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغانلىقى، بۇ خىل شال سورتىنىڭ ھەر بىر مورىدىن بەش يۈز يەتمىش ئۈچ پۈتۈن ئوندىن سەككىز كىلوگىرام ھوسۇل ئېلىنىشى مۆلچەرلىنىۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن. غەرب دۆلەتلىرىنىڭ بولۇپمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇشنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىپ رايوندا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارغا قارىتا ئېمبارگو ۋە بايقۇت قىلىشنى كۈچەيتكەنسېرى خىتايمۇ ئۇيغۇر رايونىغا ئومۇميۈزلۈك يۈرۈش قىلىشنى تېزلەتمەكتە بولۇپمۇ بېيجىڭنىڭ نۆۋەتتىكى خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر رايونىنى ئۆزىنىڭ دېھقانچىلىق باغۋەنچىلىك چارۋىچىلىق بازىسىغا ئايلاندۇرۇپ

دائىرىلەر بۇ رايوننىڭ ئاشلىق ھوسۇلىنى بۇ يىل يىگىرمە مىليون توننىغا يەتكۈزىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى يېقىندا ئامېرىكىدىكى قانۇنسىز ئوكيان لايىھىسى ناملىق تەشكىلات تەكشۈرۈش دوكلاتى ئېلان قىلىپ ئامېرىكا بازىرىغا ئىمپورت قىلىنىۋاتقان خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغانلىقىنى ئاشكارىلىغان ئىدى ئەنگلىيە ئاسمان خەۋەرلىرى تورىنىڭ بەشىنچى نويابىر بەرگەن خەۋىرىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدە ئىشلەپچىقىرىلغان خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئىلگىرى ئىسلاندىيىدە سېتىلغانلىقى ھازىر ئەنگلىيە تاللا بازارلىرىدا سېتىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرگەن ئاسمان خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئىسلاندىيىنىڭ فاستنېت بېلىقچىلىق شىركىتى بىلەن ۋېستبرىج يېمەكلىك شىركىتى خىتاينىڭ شەندۇڭدىكى دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركىتى مېيجيا گۇرۇھىنىڭ خېرىدارى ئىكەن ھالبۇكى، قانۇنسىز ئوكيان لايىھىسىنىڭ دوكلاتىدا مېيجيا گۇرۇھىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشلىتىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن. ئاسمان خەۋەرلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە، مېيجيا گۇرۇھى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۆزىنىڭ تورىدا ماقالە ئېلان قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئائىلىسىگە قوشۇلۇشى ئۈچۈن ئۇلارنىڭ زاۋۇتىغا كەلگەنلىكىنى تەشۋىق قىلغان. ئەينى ۋاقىتتا ئاسمان خەۋەرلىرىنىڭ مۇخبىرى مېيجيا گۇرۇھىنىڭ زاۋۇتىغا بېرىپ سۈرۈشتە قىلغان بولسىمۇ ئەمما زاۋۇت دېرىكتورى زاۋۇتتا ئۇيغۇرلارنىڭ ئىشلەيدىغانلىقىنى رەت قىلغان شۇنداقلا مېيجيا گۇرۇھىمۇ تورىدىكى ماقالىنى دەرھال ئېلىۋەتكەن ئىكەن ئاسمان خەۋەرلەر تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۆۋەتتە ئىسلاندىيىنىڭ فاستېند بېلىقچىلىق شىركىتى مېيجيا گۇرۇھى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزگەنلىكىنى ئېيتقان لېكىن خەۋەردە خىتاينىڭ يەنە بىر دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركىتى بولغان چىشەن گۇرۇھىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئىشلىتىدىغانلىقى بۇ شىركەتنىڭ ئەنگلىيە ليونىس دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركىتىنى مەھسۇلات بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقى لېكىن ليونىس شىركىتىنىڭ بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرمىغانلىقىنى ئېيتقان ئاسمان خەۋەرلەر تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتايدىن ياۋروپاغا يوللانغان دېڭىز مەھسۇلاتلىرى گوللاندىيىنىڭ روتېردام پورتى ئارقىلىق

پىرېزىدېنت ئىمامئەلى راخمان بىلەن ئۇيغۇر رايونى بىلەن تاجىكىستاننىڭ ھەر ساھەلەردىكى كۆپ تەرەپلىمىلىك ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈشنى داۋاملىق ئالغا سۈرۈش ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بارغان تاجىكىستان تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ئۇيغۇر رايونى بىلەن تاجىكىستان ئارىسىدىكى كۇلما قاراسۇ چېگرا ئېغىزىنىڭ قايتا قۇرۇلۇشى ما شىڭرۇي بىلەن ئىمامئەلى راخمان ئوتتۇرىسىدىكى كونكرېت مۇزاكىرە تېمىلىرىنىڭ بىرى بولغان ترېند خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ما شىڭرۇي بىلەن تاجىكىستان پىرېزىدېنتى ئىمامئەلى راخمان ئارىسىدىكى سۆھبەتتە بۇ چېگرا ئېغىزىنىڭ ئىككى دۆلەتنىڭ مال ۋە مەھسۇلات ئالماشتۇرۇش ترانسپورتىنى قولايلاشتۇرۇشتا ھالقىلىق ئامىل ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن ما شىڭرۇينىڭ تاجىكىستاننى تۈركىي دۆلەتلىرى تەشكىلاتى باشلىقلىرىنىڭ يىغىنى مەزگىلىدە زىيارەت قىلىشىنىڭ تاسادىپىي توغرا كېلىپ قالغانلىقى ياكى مەقسەتلىك ئورۇنلاشتۇرۇش ئىكەنلىكى ھازىرچە مەلۇم ئەمەس خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئېيتىشىچە ما شىڭرۇي تاجىكىستانغا شىنجاڭ ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشلاپ بارغان ما شىڭرۇي بىز ئىككى دۆلەت رەھبىرى ھاسىل قىلغان مۇھىم ئورتاق تونۇشنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ بىر بەلباغ بىر يول تەشەببۇسىنى داۋاملىق ئالغا سۈرىمىز ھەم ئىككى مىڭ ئوتتۇزىنچى يىلدىن بۇرۇن تاجىكىستاننىڭ دۆلەت تەرەققىيات ستراتېگىيەسى بىلەن باغلاشتۇرىمىز دېگەن ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن: ئىككى تەرەپنىڭ ھەمكارلىق بوشلۇقىنى داۋاملىق ئاچىمىز، ئىككى تەرەپنىڭ چېگرا ئېغىزى قاتناش ۋە باشقا ئەسلىھەلىرىنىڭ ئۆزئارا باغلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىشلەپچىقىرىش ۋە سودا ئىقتىساد جەھەتتىكى ھەمكارلىقنى تېخىمۇ كەڭ ساھەلەرگە كېڭەيتىمىز. مائارىپ، سەھىيە، مەدەنىيەت، دوست شەھەر قۇرۇلۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىق ئالاقىسىنى تېزلىتىپ، خىتاي تاجىكىستان ئورتاق تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تېخىمۇ چوڭ تۆھپە قوشىمىز. مەلۇم بولۇشىچە، غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى چەكلىشى ياكى بايقۇت قىلىشىغا قارىتا خىتاي ئېكسپورت نىشانىنى بىر بەلباغ بىر يول دۆلەتلىرىگە قاراتماقتىكەن.
Hörmətli radio dinləyicilər, Erkin Asiya Radiosunun Uyğurca anlatışı davam qılmaqda. Tövəndə

ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ۋە زور تۇتقۇننىڭ ھۆججەتلىك فىلىم نۇسخىسى بولغان شاۋقۇن سۈرەن ناملىق فىلىمنىڭ ئامېرىكا تەۋەسىدىكى تۇنجى مەيدان قويۇلۇش مۇراسىمى بەشىنچى نويابىر كۈنى ۋاشىنگتون شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى فىلىمنىڭ تولۇق نۇسخىسى ھەمدە فىلىمدىن كېيىن ئۆتكۈزۈلگەن قىسقىچە مۇھاكىمە باسقۇچى ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىر قوللۇق لايىھىلەپ چىققان سىياسىي باستۇرۇش ئىكەنلىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بولسا قۇربانلىق قىلىنىۋاتقان قوي ئىكەنلىكى يەنە بىر قېتىم جانلىق يوسۇندا شەرھلەپ بېرىلدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن خىتاي ھۆكۈمىتى ئالدىنقى يىللاردىكى خەلقئارا تەنقىدلەر ۋە تۈرلۈك ئېمبارگو چارىلىرىگە رەددىيە بېرىش ئۈچۈن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھاياتلىقنىڭ نورماللىققا قايتقانلىقى ھەققىدىكى تەشۋىقات ئۇرۇشىنى باشلىغان ھەمدە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار ئاخبارات ھېكايىلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ئۇرۇشى ۋە ئۇنىڭ خەتىرى ھەققىدىكى جىددىي ئاگاھلاندۇرۇشلار دىققەت قوزغاۋاتقاندا، بۇ خىلدىكى ساختىلىقنى پاش قىلىش مەزمۇنىدىكى يېڭى ھۆججەتلىك فىلىم شاۋقۇن سۈرەن ئامېرىكا تاماشىبىنلىرى بىلەن بەشىنچى نويابىر كۈنى يۈز كۆرۈشتى. مەزكۇر ھۆججەتلىك فىلىمنىڭ تۇنجى مەيدان قويۇلۇش ھەققىدىكى ئېلان ئۇچۇرلىرى يۈزلىگەن تاماشىبىنلارنى جەلپ قىلغان بولۇپ، فىلىم باشلىنىشتىن خېلىلا بالدۇر زالنىڭ ئالدى ئادەملەر بىلەن تولغان ئىدى. فىلىم قويۇلۇشتىن بۇرۇن بىز مەزكۇر فىلىمنى روياپقا چىقارغان كىشىلەرنىڭ بىر قىسمى بىلەن فىلىمنىڭ ئىشلىنىشىگە دائىر بەزى ئەھۋاللار ھەققىدە قىسقىچە سۆھبەتلىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشتۇق. فىلىمنىڭ سېنارىيەسىنى يېزىپ چىققان جېنىس ئېنگېلخارت خانىم غەرب دۇنياسىدىكى كۆپ قىسىم كىشىلەرنىڭ بۇ ئىشلاردىن خەۋەرسىز ئىكەنلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، دۇنيانى بۇ ئىشلاردىن خەۋەردار قىلىش لازىم ئىكەن دېگەن خۇلاسىگە كەلگەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى ئىزدەپ ئۈچ يۈز سائەتتىن ئارتۇق زىيارەت خاتىرىسى توپلىغان. ئاندىن بۇلارنى رەتلەش، تەھرىرلەش ۋە قىسقارتىش ئارقىلىق بىر يېرىم سائەتلىك ھۆججەتلىك فىلىمنى تەييارلاپ چىققان. ئۇ بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا ئالدى بىلەن فىلىمنىڭ نامى ھەققىدە چۈشەنچە بېرىپ ئۆتتى. فىلىمنىڭ ماۋزۇسى بولغان شاۋقۇن سۈرەن ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقات ھۆججەتلىرىدىن ئېلىنغان. شۇ ھۆججەتلەرنىڭ بىرىدە ئېيتىلىشىچە، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى ئوقۇغۇچىلارنى مەكتەپ زالىغا توپلاپ، ئۈچ خىل كۈچلەرگە قارشى تۇرۇش تېمىسىدا يىغىن ئاچقان. يىغىندا تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە توختىلىپ، ئاز سانلىق مىللەتلەر، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىناق جەمئىيەت ئۈچۈن شاۋقۇن سۈرەن بولۇۋاتقانلىقىنى، شۇڭا بۇ خىل شاۋقۇن سۈرەنلەرنى تېزدىن تازىلاش لازىملىقىنى تەكىتلىگەن. بۇ ھال بۇ فىلىمدىمۇ ئالاھىدە شەكىلدە نامايان قىلىندى. جەۋھەرمۇ بۇ خىل تەشۋىقاتنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. شۇنىڭ بىلەن بىز، ئۇنداقتا بىزمۇ بىر شاۋقۇن سۈرەن چىقىرىپ باقايلى. ئۇلارنىڭ تەشۋىقاتىدىن پايدىلىنىپ، بىزمۇ ئۇلارغا قارشى بىر شاۋقۇن سۈرەن بولايلى دەپ ئويلىدۇق. ۋە بۇنى فىلىمغا ئىسىم قىلىپ تاللىدۇق. جەنىس خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ئاخبارات ساھەسىدىن يەر ئالغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ ھەقتىكى ئىشلاردىن خەۋەرسىز كىشىلەرنىڭ سانىمۇ ئاز ئەمەس. شۇڭا ئۇ بۇ قاباھەتلەرنى ئاشۇ خىلدىكى كىشىلەرگە ئۆزگىچە بولغان سەنئەت شەكلىدە چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن بۇ فىلىمنى ئىشلەشكە قاتناشقان.

ئۇنىڭ پاسپورتىنى تارتىۋاپتۇ، دادىسىنى بولسا لاگېرغا قامىۋاپتۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، شۇ ۋاقىتلاردا مەن ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ خەۋەرلىرىدىن بۇ خىلدىكى زور تۇتقۇن ھەققىدە كۆپلىگەن مەلۇماتلارنى ئاڭلىدىم. بۇنىڭدىن ئىلگىرىلا مەن بۇ رايوننى خىتاينىڭ قانداق ئىشغال قىلىۋاتقانلىقى ۋە بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن بۇ جايدا قانداق زۇلۇملارنى قىلىۋاتقانلىقىدىن خەۋەردار ئىدىم. يەنە كېلىپ مەن بىر سەنئەتكار ۋە پىروگرامما لايىھەلىگۈچى بولغانلىقىم ئۈچۈن، ئوخشىمىغان كىشىلەرنىڭ ئاۋازىنى سەنئەت شەكلىدە نامايان قىلىشنى ئويلىدىم. چۈنكى بۇ بەكمۇ زور بىر تىراگېدىيە ئىدى. يەنە بىر ياقتىن مەن غەرب دۇنياسىدا بۇ قاباھەتلەرنى ئاڭلىغان ياكى بىلگەن كىشىلەرنىڭ ئۇنچە كۆپ ئەمەسلىكىنىمۇ نەزەردە تۇتتۇم. ئەنە شۇنداق بىر ئارقا كۆرۈنۈشتە مەن يەڭ شىمايلاپ مەيدانغا چۈشتۈم. ئەمما بىز فىلىمدە ئاساسلىق دىققىتىمىزنى ئۇيغۇرلارنىڭ ساداسىغا مەركەزلەشتۈردۇق. غەرب دۇنياسىدىكى ھېچقانداق مۇتەخەسسىسنى سۆزلەتمىدۇق. فىلىم ئىشلىگۈچىلەرمۇ بۇ ھەقتە ھېچقانداق گەپ قىستۇرمىدى. ئۇيغۇرلارنىڭ قانداق قىسمەتكە دۇچ كەلگەنلىكىنى ئۇيغۇرلار ئۆزى سۆزلىسۇن دېدۇق. فىلىمنىڭ بايان قۇرۇلمىسى ئەنە شۇ شەكىلدە قۇراشتۇرۇپ چىقىلدى. ئەپسۇسكى، فىلىمنىڭ سىغىم چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن، بىز زىيارەت قىلغان نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ بايانلىرىنى بۇ فىلىمغا قىستۇرۇشقا ئامال قىلالمىدۇق. مەزكۇر ھۆججەت فىلىمنىڭ رېژىسسورى بولغان دېيۋىد نوۋاك فىلىم ئىشلىگۈچى بولۇشتىن باشقا يەنە قوشۇمچە فىلىمنىڭ تەھرىرلىكىنى ئۈستىگە ئالغان. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئەينى ۋاقىتتا يەھۇدىيلار باشتىن كەچۈرگەن قىرغىنچىلىققا بەكمۇ ئوخشاپ كېتىدىغان شەكىلدىكى تەرەققىياتىغا بولغان نەپرەت ئۇنىڭ بۇ فىلىمگە رېژىسسورلۇق قىلىشىغا تۈرتكە بولغان. ئۇ بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىز جەريانىدا بۇ توغرىسىدا مۇنداق دېدى. بۇ فىلىمنى ئىشلەشتىكى ئاساسلىق سەۋەبكە كەلسەك، مەن ئەسلىدە خىتايدىكى قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش ساھەسىگە دائىر فىلىملەرنى ئىشلەۋاتقان ئىدىم. ئاشۇ ئىشلار بىلەن مەشغۇل بولۇپ يۈرگەن كۈنلەردە ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان كىرىزىس توغرىسىدىكى خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىم. بۇ ھەقتىكى ئىشلاردىن خەۋەردار بولغانسېرى بۇلارنىڭ ئەمەلىيەتتە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردا ياۋروپادا يۈز بەرگەن قىسمەتلەرگە بەكمۇ ئوخشاپ كېتىدىغانلىقىنى شۇنچە چوڭقۇر ھېس قىلىشقا باشلىدىم. شۇنىڭ بىلەن بىر تۈرلۈك مەجبۇرىيەت تۇيغۇسى ۋۇجۇدۇمنى چىرماشقا باشلىدى. چۈنكى مەن ئۆزۈم ياۋروپا يەھۇدلىرىنىڭ ئەۋلادى. مېنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىمنىڭ يېرىمى دېگۈدەك ياۋروپادىكى ئاشۇ خىل لاگېرلاردا ھاياتىدىن ئايرىلغان. مەن بولسام فىلىم ئىشلەشنى ھاياتلىق قورال قىلىپ ياشاۋاتقان بىر ئىنسان. شۇنداق بولغانىكەن، مەن بۇ قورالنى دەل مۇشۇ ساھەگە تەتبىقلاش لازىملىقىنى تونۇپ يەتتىم. ئەمما مەن ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم بولغىنى بۇ ئىشلارنى خەۋەر تەرىقىسىدە جەمئىيەتكە سۇنۇش ئەمەس ئىدى. چۈنكى ياۋروپادىكى كۆپلىگەن ئاخبارات ۋاسىتىلىرى بۇ قىرغىنچىلىق ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇماتلارنى ئېلان قىلغان. مەن مۇھاجىرەتتىكى ئاشۇ سانسىزلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتاي، ئۇلارنىڭ ئاغزىدىن بۇ ئىشلارنى بايان قىلاي دەپ ئويلىدىم. بۇ جەرياندا ھەر قايسى جايلاردىكى ئۇيغۇرلار ۋە قازاقلار بۇ ئىشقا زور قىزغىنلىق بىلەن ئىشتىراك قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بۇ ھەقتىكى رېئاللىق مۇشۇنداق بىر ھۆججەتلىك فىلىم شەكلىدە ۋۇجۇدقا چىقتى. ھازىرغا قەدەر بۇ فىلىم ھەققىدە بەكمۇ ياخشى بولغان ئىنكاسلارنى تاپشۇرۇپ ئالدۇق. ئۇيغۇرلاردىنلا ئەمەس، ئۇيغۇرلارنى كۆرۈپمۇ باقمىغان نۇرغۇن چەت ئەللىك كىشىلەر بۇ فىلىمدىن نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئۆگەنگەنلىكىنى بىلدۈردى. بەش يىلغا يېقىن ۋاقىت سەرپ قىلىش بەدىلىگە ئىشلەنگەن شاۋقۇن سۈرەن ناملىق بۇ ھۆججەتلىك فىلىمدە ئۇيغۇرلارغا مەلۇملۇق بولغان بىر قىسىم شەخسلەرنىڭ ۋە قىرغىنچىلىققا شاھىت بولغۇچىلارنىڭ چىن كەچمىشلىرى ئاساسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قانداق قىرغىن قىلىۋاتقانلىقى بەكمۇ جانلىق تەسۋىرلەپ بېرىلگەن. فىلىمدىكى باش پېرسوناژلارنىڭ بىرى، بېيجىڭدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ۋەدە قىلغان ئاپتونومىيە ھوقۇقىنى ھەقىقىي يوسۇندا ئىجرا قىلسۇن، ئۇيغۇرلار ئاپتونومىيە قانۇنىدا بېكىتىلگەن ماددىلار بويىچە ئۆزلىرىنى قوغداش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولسۇن، دېگەندەك ئەقەللىي تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقى ئۈچۈن مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان. نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ بولسا، خىتاينىڭ قانۇنىدا بېكىتىلگەن ھەقلەر ئاساسىدا ئۇيغۇر ئانا تىل مائارىپىنى گۈللەندۈرۈشكە يول ئالغاندا تۇتقۇن قىلىنىپ، تۈرمىگە تاشلانغان. تۈركىيەدىكى يۈزلىگەن، مىڭلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەندىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى بولسا، چەت ئەلدىكى كىشىلەر بىلەن ئالاقىلاشقان دېگەندەك باھانىلەر بىلەن لاگېرغا ۋە تۈرمىلەرگە قامالغان. بۇ يوسۇندىكى مۇدھىش رېئاللىق ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇرلار تېررورلۇق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس، ئەكسىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەھشىيانە تەبىئىتى تۈپەيلىدىن قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتى ھۆكۈمنى سۈرىدىكەن، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋە باشقا تۈركىي تىللىق خەلقلەرنىڭ ھېچقاچان خىتايدىكى مەۋجۇت قانۇنلار ئارقىلىق ئۆزلىرىنى قوغداپ قالالمايدىغانلىقىنى بەكمۇ جانلىق ئىسپاتلاپ بەرگەن. بىر ئۇيغۇر بولغانلىقتىن، بىر دادامنىڭ قىزى بولغانلىقتىن بۇ ئىش مەن ھەرگىز خىتاي ھۆكۈمىتى تاغدەك پاكىتلار ئالدىدىمۇ تەربىيەلەش مەركىزى نامىدىكى لاگېرلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلغان. كېيىنچە بولسا تېزدىن تون يەڭگۈشلەپ بۇ جايلارنىڭ لاگېر ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە ئۇيغۇرلارنى ساۋاتلىق، قىلىپ ھۈنەر-تېخنىكا ئۆگىتىشنى ئاساس قىلغان مەكتەپ ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. ئەمما ئاشۇ خىل مەكتەپلەردىكى ھاياتنى باشتىن كەچۈرۈپ باققان قەلبىنۇر سىدىق، گۈلباھار جېلىلوۋا، مېھرىگۈل تۇرسۇن دېگەندەك لاگېر شاھىتلىرى بۇ مەكتەپ نامىدىكى لاگېرغا قامالغانلار ئارىسىدا ھېچقانداق تەربىيەلەشكە ھاجىتى بولمىغان ئالىملار، زىيالىيلار، مۇتەخەسسىسلەر ۋە باشقا ھەر ساھە سەرخىللىرىنىڭ بارلىقىنى، لاگېرلەردىكى ئوقۇتۇش ۋە باشقۇرۇش ئەندىزىلىرىنىڭ مۇنتىزىم تۈرمىلەردىنمۇ قاتتىق ئىكەنلىكىنى، ئوقۇغۇچىلارنىڭ پۇتلىرىغا كىشەن سېلىپ قويۇش، ۋە ئۇلارنى يولۋاس ئورۇندۇققا ئولتۇرغۇزۇشنىڭ ھېچقانداق يەردە مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى، بۇ جايلاردىكى ئاخىرقى مەقسەتنىڭ ئۇيغۇرلارنى يوقىتىش ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. فىلىمدا ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن يەنە بىر رېئاللىق خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان زۇلۇملىرى ۋە زىيانكەشلىكىدۇر. تۈركىيەدىكى. شۇنداقلا بىر قىسىم ياۋروپا ئەللىرىدىكى ئۇيغۇرلار گەرچە ئۆزلىرى ئەركىنلىككە ئېرىشكەن بولسىمۇ، خىتاي داۋاملىق ھالدا ئۇلارنىڭ روھىنى ئىشغال قىلىشقا ئۇرۇنغان. بولۇپمۇ مۇھاجىرەتتىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ جاسۇسلۇققا قىزىقتۇرۇش ۋە مەجبۇرلاش ئارقىلىق بىر ئومۇمىي قورقۇنچ پەيدا قىلىش ئۇرۇنۇشىنىڭ ئوۋ نىشانىغا ئايلىنىپ قالغان. ئەمما ئۇيغۇرلار بۇنى كەسكىنلىك بىلەن رەت قىلغان. مەن تەخمىن قىلىۋىدىم، چۈنكى دادامنى. مەن سەۋەبلىك ئاندا تۈرمىدە قىيىن-قىستاقلاپ ئۆلتۈرۈۋەتكەندىكىن. يەنە بىرسى، ھېلىقى ئايرىلىپ قېلىشتىن سىرت. شۇنداقلا ئۆزلىرىنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىغا تېخىمۇ كۆپ پېشكەللىك بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، داۋاملىق ھالدا ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇملارنى ئوخشىمىغان شەكىلدە پاش قىلغان. چۈنكى ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممىسى ئوخشاشلا شاۋقۇن-سۈرەننىڭ مەنبەسى بولغۇچى ئېلېمېنتلاردۇر، شۇڭا ئۇلارنىڭ ھەممىسى بىز ئۈچۈن دۈشمەن دەپ قارايدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن. ئابدۇۋەلى ئايىپمۇ بۇ ھەقتە ئىخچام قىلىپ، خىتاي بىزنىڭ مەكتەپلىرىمىزنى ۋە مەسچىتلىرىمىزنى ۋەيران قىلىۋېتەلىشى مۇمكىن، ئەمما ئۇلار بىزنىڭ روھىمىزنى ۋەيران قىلالمايدۇ، دەيدۇ.
يەنە بىرسى، ھېلىقى ئايرىلىپ قېلىشتىن سىرت، سىز ئۈچۈن سىزنىڭ قېرىنداشلىرى، ئاياللىرى تۈرمىدە ياتسا، بۇ ئېغىر.
فىلىم قويۇلۇپ بولغاندا ھەممىلا كىشىنى ئېغىر سۈكۈناتقا ۋە چوڭقۇر خىيالغا گىرىپتار قىلغان ئىدى. گەرچە ئۇيغۇر دىيارىدا نېمىلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقى بىر قىسىم كىشىلەرگە مەلۇملۇق بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ بۇ قەدەر ۋەھشىيلىككە بېرىپ بولغانلىقىنى بىلمەيدىغان نۇرغۇن كىشىلەر بۇ ھۆججەتلىك فىلىمدىن كۆپلىگەن نەرسىلەرنى ھېس قىلىپ يەتكەن ئىدى. ئەنە شۇ خىلدىكى تاماشىبىنلارنىڭ بىرى بولغان مايكىلدىن بۇ فىلىمنى كۆرگەندىن كېيىن قانداق تەسىراتتا بولغانلىقىنى سورىغىنىمىزدا مۇنداق دېدى. بۇ فىلىم بەك قالتىس ئىشلىنىپتۇ. رەسىملەرنىمۇ ئاجايىپ ياخشى سىزىپتۇ. بولۇپمۇ فىلىمنىڭ ئاخىرىدا فىلىم ئىشلىگۈچىلەر دۇچ كەلگەن زور قىيىنچىلىقلارنى ئاڭلاپ بەك ھەيران قالدىم. چۈنكى بۇ ئۇنداق ئاسان ئىش ئەمەس. يەنە بىر ئىش ماڭا ئالاھىدە تەسىر قىلدى. فىلىمدا ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى تەربىيەلەش مەركىزى نامىدىكى لاگېرلارغا خۇددى مائارىپقا مەبلەغ سالغان قىياپەتتە غايەت زور پۇل خەجلىگەن. ئەمما بۇ لاگېردا كىشىلەر مائارىپتىن بەھرىمەن بولمىغان. ئەكسىچە ئېغىر قىيناقلارغا دۇچ كەلگەن. فىلىمگە چوڭقۇرلاپ كىرگەنسېرى شۇنى بايقايمىزكى، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ لاگېرلارغا سەرپ قىلغان غايەت زور مەبلەغ ئەمەلىيەتتە دۇنيا بانكىسىغا ئوخشاش خەلقئارالىق گەۋدىلەردىن كەلگەن. دېمەكچىمەنكى، تاشقى دۇنيانىڭ پۇلى بولمىغان بولسا، خىتايمۇ ئۇنچىلىك قىلىپ كېتەلمەيتتى. بۇ نۇقتا فىلىمدە ناھايىتى ياخشى يورۇتۇپ بېرىلگەن. فىلىمنىڭ تۇنجى مەيدان قويۇلۇش مۇراسىمىدىن كېيىن تونۇلغان ئۇيغۇرشۇناس پىروفېسسور جېيمىس مىلۋارتنىڭ رىياسەتچىلىكىدە فىلىم ئىشلىگۈچىلەر بىلەن تاماشىبىنلارنىڭ قىسقىچە سۆھبىتى بولۇپ ئۆتتى. شاۋقۇنسۈرەن ناملىق بۇ فىلىم بۇندىن كېيىن ئوخشىمىغان جايلاردا داۋاملىق قويۇلىدىغان بولۇپ، مەلۇم مۇددەتتىن كېيىن ھەقلىق تارقىتىشنى باشلايدىكەن. ئەمما بۇ جەرياندا فىلىم ئىشلەش ۋە تارقىتىشقا سەرپ قىلىنغان ئىككى يۈز مىڭ دوللارغا يېقىن خىراجەتنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇش ئۈچۈن داۋاملىق ھالدا ساخاۋەتلىك قوللارنىڭ خالىس ياردەملىرىگە داۋاملىق موھتاج بولىدىكەن.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
قىرىق يىلدىن بۇيان خىتاي ئىسلاھات ئېچىۋېتىش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىگە ئايلانغان بولسىمۇ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇ خىل تەرەققىيات مودېلى ۋە ئىقتىساد ئەندىزىسى بۇزۇلۇپ كارغا كەممەس ھالغا كەلگەن خىتاينىڭ چەت ئەل مەبلىغى ۋە تېخنىكىسى بىلەن بارلىققا كەلتۈرگەن بۇ تېز تەرەققىياتى خىتاينىڭ ئېغىر قەرز پاتقىقىغا پېتىشى بىلەن تۇرۇپ قالغان شى جىنپىڭ ھۆكۈمىتى دۆلەتنىڭ كۈچىنى ئاشۇرۇپ پۇقرالارنىڭ ئىستېمال كۈچىنى تۆۋەنلىتىش يولىغا ماڭغان بولۇپ بۇمۇ ئۆز نۆۋىتىدە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشىگە سەۋەب بولغان ئەگەر خىتايدا ھەقىقەتەن ئىقتىسادىي كرىزىس يۈز بەرسە ئاقىۋەت نېمە بولىدۇ تۆەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز جاۋلاننىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىز پروگراممىسىدا بولسۇن قىرىق يىلدىن بۇيان خىتاي ئىسلاھات ئېچىۋېتىش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ چەت ئەل مەبلىغىنى كىرگۈزۈپ كۆپلىگەن زاۋۇتلارنى قۇرۇپ ئېگىز بىنالارنى سېلىپ يۇقىرى سۈرئەتلىك تاشيوللارنى ياساپ دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتقۇدەك زور تەرەققىياتلارغا ئېرىشكەن بولۇپ بۇ ئىقتىسادىي گۈللىنىش خىتاينى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ دۇنيا بويىچە ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىگە ۋە دۇنياغا ئەڭ كۆپ مال ئېكسپورت قىلىدىغان دۆلەتكە ئايلاندۇرغان ئىدى ئەمما خىتاينىڭ سۈرئەت قوغلىشىپ مەيدانغا كەلتۈرگەن بۇ تەرەققىياتى بۈگۈنگە كەلگەندە توختاپ قالغان چۈنكى بۇ خىل تەرەققىيات مودېلى ۋە ئىقتىساد ئەندىزىسى بۇزۇلۇپ كارغا كەممەس ھالغا كەلگەن يېقىندا ۋال سترىت ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان خىتاينىڭ قىرىق يىللىق گۈللىنىشى ئاياغلاشتى ئەمدى نېمىلەر مەيدانغا كېلىدۇ ناملىق ماقالىدە بۇ مەسىلە ئەتراپلىق يورۇتۇلغان ئۇنىڭدا بېرىلگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا خىتاينىڭ نەچچە ئون يىلدىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلگەن تېز تەرەققىياتى خىتاينىڭ ئېغىر قەرز پاتقىقىغا پېتىشى بىلەن تۇرۇپ قالغان خىتاينىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدىكى ئايرودروملار تولۇق ئىشلىتىلمەي تاشلىنىپ قالغان مىليونلىغان بىنا ئۆيلەر قۇرۇق قالغان خىتاينىڭ سالغان مەبلىغىدىن قايتۇرۇپ ئالالىغان پايدىسى جىددىي تۆۋەنلىگەن ماقالىدە ئېيتىلىشىچە ئىقتىسادشۇناسلار خىتاينىڭ ئىقتىساد تۆۋەنلەش دەۋرىگە كىرگەنلىكىنى خىتاي نوپۇسىدىكى قېرىلىشىش ۋە ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئازىيىشى شۇنداقلا ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي بىلەن سودا جەھەتتىكى مەنپەئەت توقۇنۇشلىرى ۋە زىددىيەتلىرى سەۋەبىدىن خىتاي ئىقتىسادىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ خارابلىشىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ ئەمەلىيەتتە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ قىسقا مۇددەتلىك چېكىنىش ۋەزىيىتىنى ئەمەس بەلكى ئۇزۇن مۇددەتلىك خارابلىشىش دەۋرىنى بارلىققا كەلتۈرىدىكەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئاندرېس كور ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چۆكۈشى شى جىنپىڭنىڭ مۇستەبىت ۋە ئىغۋاگەر سىياسىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئۇنىڭ كوۋىدنى قامال قىلىش تەدبىرىمۇ خىتاي ئىقتىسادىغا ئېغىر زەربە بولغان خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشى دۇنيا ئىقتىسادىدا ئىجابىي ئۆزگىرىش ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن مەسىلەن باشقا دۆلەتلەر خىتايغا تايىنىشتىن قۇتۇلىدىكەن خىتاي مونوپول قىلىۋالغان كەسىپلەرنى ئۆز ئالدىغا تەرەققىي قىلدۇرۇپ كۆپلىگەن ئىش پۇرسىتى يارىتىدىكەن.
Goldman Sachs estimated it would be about a quarter of a percent tariffs, for example, against China.
Goldman Sachs'nىڭ مۆلچەرىچە خىتاي ئەگەر ئامېرىكىغا كىرگۈزىدىغان مېلىنىڭ باھاسىنى نۆل پۈتۈن يىگىرمە بەش پىرسەنت ئۆستۈرسە، ئامېرىكىمۇ ئۇنىڭدىن ئالىدىغان تاموژنا بېجىنى نۆل پۈتۈن يىگىرمە بەش پىرسەنت ئۆستۈرىدۇ. مەنچە، پۇل پاخاللىقى ئۇنچە ناچار ئىش ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، ئىقتىسادتا پايدىغا مېڭىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش جەھەتتىكى تەسىرى ئامېرىكا ئىقتىسادى ۋە باشقا ئىقتىسادىي گەۋدىلەرگە پايدىلىق.
ياپونىيە ئىقتىساد خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئۈچىنچى نويابىر كۈنى ئېلان قىلغان ماقالىسىدە ئېيتىلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل خىتايدىن چىقىپ كەتكەن مەبلەغ خىتايغا كىرگەن مەبلەغدىن تۇنجى قېتىم ئېشىپ كەتكەن بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەب ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا داۋاملىشىۋاتقان سودا مەنپەئەت سۈركىلىشى ۋە خىتاينىڭ جاسۇسلۇققا قارشى ھەرىكەت ئېلىپ بېرىپ چەت ئەل كارخانىلىرىنى ئەنسىزلىككە سېلىشى ئىكەن بلومبېرگ خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىرىنچى نويابىر كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ مەبلەغ سېلىش شىركەتلىرىدىن بىرى بولغان ئاۋانگارد گۇرۇھى خىتايدىن تۆت تىرىليون دوللارغا يېقىن مەبلىغىنى چېكىندۈرگەن ھەمدە شاڭخەيدىكى ئىش بېجىرىش ئورنىنى تاقىغان خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتىنىڭ مۆلچەرىگە ئاساسلانغاندا خىتاينىڭ كەلگۈسى بىر نەچچە يىلدىكى ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىش قىممىتىنىڭ ئۆسۈش نىسبىتى تۆت پىرسەنتتىن تۆۋەن بولىدىكەن يەنى قىرىق يىلدىن بۇيانقى يىللىق ئۆسۈش نىسبىتىنىڭ يېرىمىغىمۇ يەتمەيدىكەن خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىكى ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىش قىممىتىنىڭ ئۆسۈشى بەش پىرسەنتتىن ئۈچ پىرسەنتكە چۈشۈپ قالغان بولۇپ ئىككى مىڭ ئوتتۇزىنچى يىلغا بارغاندا ئىككى پىرسەنت ئەتراپىدا بولىدىكەن بۇنداق بولغاندا خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ ئىككى مىڭ ئوتتۇز بەشىنچى يىلغا بارغاندا خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۆلىمىنى بىر قاتلاش ئامېرىكىدىن ئېشىپ چۈشۈپ دۇنيادىكى بىرىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولۇش پىلانى سۇغا چىلىشىدىكەن ۋالسترېت ژۇرنىلى ئېلان قىلغان مەزكۇر ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ ئۆي مۈلۈك بازىرى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ يىگىرمە بەش پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغان بولۇپ خىتاي بانكىلىرى قەرز بېرىشنى كېڭەيتىش ۋە ئۆسۈم نىسبىتىنى تەڭشەش ئارقىلىق بۇ بازارنىڭ گۈللىنىشىنى ساقلاشقا تىرىشىپ كەلگەن ئەمما خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشى غەرب ئەللىرىنىڭ خىتاي ماللىرىغا بولغان ئېھتىياجىنىڭ ئازىيىشى خىتاي بانكىلىرىنىڭ داۋاملىق قەرز بېرىشكە ئامالسىز قېلىشى سەۋەبىدىن خىتاينىڭ ئۆي مۈلۈك كۆپۈك ئىقتىسادىمۇ ۋەيران بولۇشقا باشلىغان خىتاينىڭ كۆپلىگەن ئۆي مۈلۈك شىركەتلىرى ۋەيران بولغان يەر سېتىپ پۇل تاپىدىغان يەرلىك ھۆكۈمەتلەر ئۆي مۈلۈك بازىرىنىڭ كاساتلىشىشى بىلەن تەڭ ئىقتىساد جەھەتتە قۇرۇپ كەتكەن ئۆي مۈلۈك بازىرىنىڭ خارابلىشىشى خىتاينىڭ باشقا ساھەلىرىگىمۇ تەسىر كۆرسىتىشكە باشلىغان ياساش سانائىتى كۆلىمى كىچىكلىگەن ئېكسپورت مىقدارى ئازايغان ياشلارنىڭ ئىشسىزلىق نىسبىتى يېڭى تارىخىي رېكورت ياراتقان ئۆتكەن يىل خىتاي پۇقرالىرىنىڭ يىللىق كىرىمى ئون ئىككى مىڭ سەككىز يۈز ئەللىك دوللارغا يەتكەن بولسىمۇ دۇنيا بانكىسىنىڭ ئۆلچىمىدىكى يۇقىرى كىرىملىك دۆلەتلەرنىڭ ئەڭ تۆۋەن ئۆلچىمى بولغان ئون ئۈچ مىڭ سەككىز يۈز قىرىق بەش دوللارغا يەتمىگەن خىتاينىڭ يېقىندا ئۆلگەن باش مىنىستىرى لى كېچياڭنىڭ ئاشكارىلىغىنى بويىچە ئېيتقاندا ئەمەلىيەتتە ئالتە يۈز مىليون خىتاي پۇقراسىنىڭ يىللىق كىرىمى مىڭ دوللارغىمۇ يەتمەيدىكەن خەلقئارا ھېسابات بانكىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىغا ئاساسلانغاندا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغىچە بوغۇلغان قەرزى جۈملىدىن خىتاينىڭ يەرلىك ھۆكۈمەتلىرى ۋە دۆلەت كارخانىلىرى بوغۇلغان قەرزلەر خىتاينىڭ ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىش قىممىتىنىڭ ئۈچ يۈز پىرسەنتىگە يەتكەن بولۇپ ئامېرىكىنىڭ قەرزدارلىق سەۋىيىسىدىنمۇ ئېشىپ كەتكەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىۋاسىتە قەرز بېرىدىغان تۈرلەرگە مەبلەغ ئاجرىتىدىغان مالىيە كۈچى چەكلىك بولغاچقا پىلاندىن سىرت قەرز بېرىش ئۇسۇلىنى قوللانغان خەلقئارا پۇل فوندىنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاينىڭ بۇ ئۇسۇلدا بەرگەن قەرزى بۇ يىل توققۇز تىرىليون دوللاردىن ئېشىپ كەتكەن ئاندرېس كور ئەپەندىمۇ خىتايدىكى قەرز مەسىلىسىنىڭ ئېغىرلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
نۇرغۇن سانلىق مەلۇماتلار شۇنى كۆرسىتىۋاتىدۇكى، خىتاي ئىقتىسادى ھازىر ناھايىتى ناچار. خىتاي بانكىلىرى ناچار قەرز پاتقىقىغا پاتتى. ئۆي مۈلۈك كەسپىدە قەرزگە بوغۇلۇش ئەھۋالى ئېغىر. يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ قولىدا تۈزۈك پۇل يوق. خىتاي تەرەپ دوللارنى كۆپلەپ سېتىپ، خىتاي پۇلىنىڭ قىممىتىنى ساقلاشقا ئۇرۇنماقتا. ئۇنداق قىلمىسا خىتاي پۇلى پاخال قىلىپ سېتىلىدۇ.
ئىقتىسادشۇناسلار خىتاي ئىقتىسادىنى جانلاندۇرۇشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى خىتايدىكى ئىستېمالنى جانلاندۇرۇش مۇلازىمەت كەسپىنى راۋاجلاندۇرۇش دەپ كۆرسەتكەن ئامېرىكىدىكى رەند سىياسىي تەتقىقات ئورنىنىڭ ستراتېگىيە ۋە خەۋپسىزلىك مۇتەخەسسىسى رايمون كۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى مەنچە خىتاي قەرز ۋە ئىقتىسادىي قۇرۇلما جەھەتتە نۇرغۇن قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلدى بۇنىڭ خېلى ئۇزۇن بىر مەزگىل داۋاملىشىدىغانلىقى تەخمىن قىلىنماقتا مەبلەغ سېلىش ۋە ئېكسپورتقا تايىنىپلا ئىقتىسادنى گۈللەندۈرگەن ياپونىيە قاتارلىق دۆلەتلەر ئىقتىسادىي تەڭپۇڭلۇقنى ساقلىيالمىغاچقا مەلۇم مەزگىلدىن كېيىن تەرەققىياتى ئاستىلاپ قالدى قىزىقارلىق يېرى شۇكى خىتايمۇ ھازىر ئاشۇنداق ئەھۋالغا دۇچ كەلدى ۋە بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنى خالىمىدى شۇنى بىلىمىزكى بۇنى ھەل قىلىشنىڭ چارىسى ئىستېمالچىلارنى پۇل خەجلىگۈزۈش سىز بۇنىڭ بىر ئامالىنى قىلىشىڭىز كېرەك يا دۆلەتنىڭ ئىجتىمائىي پاراۋانلىق سېستېمىسىنى قوللىنىسىز ياكى پۇلنى بىۋاسىتە پۇقرالارنىڭ قولىغا بېرىسىز شۇ ئارقىلىق ئىستېمالچىلارنىڭ ئىشەنچىنى كۈچەيتىپ ئۇلارنى ئىستېمالغا ئۈندەيسىز

غەرب دۆلەتلىرى بىلەن بولىدىغان توقۇنۇشقا ھازىرلىنىۋاتقان پەيتتە ئامېرىكىچە ئىستېمال يولىنى تۇتۇش بىر خىل ئىسراپچىلىق ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىسى خۇپىڭ ئەپەندى ئامېرىكا ۋە باشقا كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ ئىستېمالنى جانلاندۇرۇش يولى بىلەن ئىقتىسادنى گۈللەندۈرىدىغانلىقىنى ھازىرقى خىتاينىڭ بولسا ئىستېمالنى ئازايتىپ دۆلەتنىڭ كۈچىنى كېڭەيتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ دۆلەت كۈچىنى ئاشۇرۇشنى خەلقنىڭ ئېھتىياجىنى قامداشتىن ئۈستۈن كۆرىدۇ. بۇ خىتايدەك مۇستەبىت بىر ھاكىمىيەتنىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر. بۇنداق ئىقتىسادنىڭ ماختىغۇچىلىكى يوق. بەلكى ئۇ خىتاي ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىيات شەكلىدىكى ئېغىر مەسىلىنى ئاشكارىلاپ بېرىدۇ.
ئاندرېس كور ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ ھازىر دۆلەتنىڭ كۈچىنى ئاشۇرۇشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشى ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يولىدا ماڭغانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن مەيلى ستالىن ياكى ماۋزېدۇڭ بولسۇن ئۇلارنىڭ ھەممىسى دۆلەتنى كۈچلۈك قىلىشنىلا كۆزلىگەن خەلقنىڭ قولىغا ھېچنېمە بەرمىگەن ھەتتا ئۇلارنى ئاچ قويۇپ ئۆلتۈرگەن
ماۋزېدۇڭ، ستالىن دېگەنلەر خەلقنىڭ ئىستېمالىنى قىسىپ قويغان. چۈنكى ئۇلار ئارمىيە قۇرۇش، باشقا دۆلەتلەرگە ياردەم بېرىش ئارقىلىق ئۆز تەسىرىنى كېڭەيتىش بىلەن بولۇپ كەتكەن. شى جىنپىڭمۇ ھازىر شۇنداق قىلىۋاتىدۇ. ئۆز پۇقرالىرىغا سەل قاراۋاتىدۇ. ئۇلارنىڭ ئىستېمالىنى ئازايتىپ، ئىشلەپچىقىرىش كۈچىدىنلا پايدىلىنىۋاتىدۇ. شۇ ئارقىلىق دۆلەتنىڭ قۇرۇلۇش تۈرلىرىگە ياردەم قىلىۋاتىدۇ. مەنچە بۇلار خىتاي پۇقرالىرىغا زىيانلىق.
شى جىنپىڭ رەھبەرلىكىدىكى خىتاي ھازىر دۆلەت كۈچى بىرىنچى مەسىلە خەلق تۇرمۇشى ئىككىنچى مەسىلە دېگەن يۆنىلىشتە كېتىۋاتقان بولۇپ نېمە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر خىتاينى تېخىمۇ كۈچلۈك سانائەت دۆلىتىگە ئايلاندۇرۇش يېرىم ئۆتكۈزگۈچ تېخنىكىسى توكلۇق ئاپتوموبىل تېخنىكىسى ۋە سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىدا دۇنيانىڭ ئالدىغا ئۆتۈشكە ھەرىكەتلەنمەكتە ئىكەن ئەمما خىتاي بۇ ساھەدە ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرىگە تايىنىدىغان بولۇپ غەرب ئەللىرى خىتاينى بۇ خىل ئىلغار تېخنىكا بىلەن تەمىنلەشنىڭ خەتىرىنى ئاللىقاچان تونۇپ يېتىپ زۆرۈر تەدبىرلەرنى ئېلىشقا باشلىغان يەنە بىر جەھەتتىن خىتاي ئىقتىسادىي جەھەتتە چۆكسە ئۇنىڭ بۇ تېخنىكىلارنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئىمكانىيىتىمۇ چەكلىمىگە ئۇچرايدىكەن خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشى شى جىنپىڭغا بولغان نارازىلىقنىڭ كۈچىيىشىگە سەۋەب بولغان شۇ سەۋەبتىن شى جىنپىڭ دۆلەت ئىچىدە باستۇرۇشنى كۈچەيتىش خەلقئارادا بولسا چىل بۆرە دىپلوماتىيەسىنى قوللىنىش ئارقىلىق ئىقتىسادنىڭ تۆۋەنلىشىدىن پايدا بولغان جەمئىيەت مۇقىمسىزلىقىنى تىزگىنلىمەكچى بولغان سەككىزىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن خىتاينىڭ ئىقتىسادى قەرەللىك پارتلايدىغان بىر بومبىغا ئوخشاپ قالدى دېيىش ئارقىلىق بۇ ئىقتىسادىي كىرىزىس پارتلىغاندا خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ نىيەتنى بۇزۇپ خەتەرلىك ئۇرۇشقا تەۋەككۈل قىلىشى مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان خۇ پىڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى پرېزىدېنت بايدېننىڭ بۇنداق دېگىنى خىتاينى بۇنداق قىلماسلىققا ئاگاھلاندۇرغىنى كۆپلىگەن مۇستەبىت دۆلەتلەرنىڭ كاتتىباشلىرى دۆلەت ئىچىدە چاتاق چىققاندا، سىرتقا ھەربىي ھۇجۇم قوزغاش ئارقىلىق پۇقرالىرىنىڭ دىققىتىنى بۇراشقا ئۇرۇنىدۇ. مۇستەبىتلەر دائىم مۇشۇنداق ئۇسۇلنى قوللىنىدۇ. جو بايدېننىڭ بۇ گەپنى دېيىشى شى جىنپىڭ چوقۇم تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىدۇ دېگەنلىك ئەمەس. شى جىنپىڭ ئۇ مەسىلىنى ھەر تەرەپتىن ئويلايدۇ. جو بايدىن پەقەت شى جىنپىڭنى ئاگاھلاندۇرۇپ، بىز سېنىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىش نىيىتىڭنى بىلىمىز، دۆلەت ئىچىدىكى مەسىلەڭدىن پۇقرالىرىڭنىڭ دىققىتىنى بۇراش ئۈچۈن شۇنداق قىلىدىغانلىقىڭنىمۇ بىلىمىز. ئەگەر خەلق سېنىڭ بۇ نىيىتىڭنى بىلسە ساڭىمۇ زەربە بولىدۇ. ئۇ چاغدا سېنىڭ ئۇنى قىلىشىڭ تەس بولىدۇ دېمەكچى. بۇ گەپنىڭ ئاشۇنداق رولى بار. ئامېرىكىدىكى ئاقىللار ئامبىرىدىن بىرى بولغان ئاياللار تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىك كېڭىشى يېقىندا ئۇيغۇر ئاياللىرى توغرىلىق بىر پارچە تەتقىقات ماقالىسى ئېلان قىلغان ماقالىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قاراتقان ھەر تۈرلۈك جىسمانىي ۋە روھىي زىيانكەشلىكنىڭ ساقايماس جاراھەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقى ۋە بۇ جاراھەتنىڭ نەچچە ئەۋلادقا تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئامېرىكا ئاياللار تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىك كېڭىشى يېقىندا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قاراتقان قوش زىيانكەشلىك ھەققىدە بىر تەتقىقات ماقالىسى ئېلان قىلغان مەزكۇر ماقالىدە لاگېر شاھىتى تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇننىڭ گۇۋاھلىقىغا ئاساسەن ئۇيغۇر ئاياللىرى ئۇچراۋاتقان سىستېمىلىق باسقۇنچىلىققا ئۇچراش مەجبۇرىي تۇغماس قىلىنىش قاتارلىق ئىنسان قېلىپىدىن چىققان زىيانكەشلىكلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىنى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ جەڭ مەيدانىغا ئايلاندۇرغانلىقى تەكىتلەنگەن ئامېرىكا ئاياللار تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىك كېڭىشىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە رەئىسى دوكتور سۇزان يوشىخارا ۋە مەزكۇر كېڭەشنىڭ تەتقىقاتچىسى پېتېر توززې يازغان بۇ تەتقىقات ماقالىسىدە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ جىنسى ۋە ئېتىقادى سەۋەبىدىن خىتاي كومپارتىيىسى تەرىپىدىن قوش زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقانلىقىغا دۇنيادىكى خەلقئارالىق قانۇن ئورگانلىرىنىڭ يېتەرلىك دىققەت قىلمايۋاتقانلىقى ئەسكەرتىلگەن ماقالىدە يەنە ئۇيغۇر رايونىدا قۇرۇلغان ئاز دېگەندە ئۈچ يۈز سەكسەن ئاتالمىش قايتا تەربىيىلەش لاگېرلىرىدا تەخمىنەن بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرلارنىڭ سولانغانلىقى بۇ لاگېرلاردىكى ئاياللارغا قارىتىلغان جىنسىي تاجاۋۇزچىلىق ۋە تۇغماس قىلىنىش ئەھۋاللىرى نۇقتىلىق بايان قىلىنغان دوكتور سوزان يوشىخارا خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى بۇ زىيانكەشلىكنىڭ ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، ئۇ ئاياللارنى نىشان قىلغان ۋە ئۈچ خىل شەكىلدە ئەپ بېرىلغان، بىرىنچىسى باسقۇنچىلىق، مەجبۇرىي تويلاشتۇرۇشمۇ ئەمەلىيەتتە باسقۇنچىلىق، خەلقئارا قانۇنغا ئاساسەن ئۆز رازىلىقى بولمىغان تويلاشتۇرۇشنىڭ ھەممىسى باسقۇنچىلىق ھېسابلىنىدۇ، باسقۇنچىلىق بىر جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلمىسىنى بۇزىدۇ، بۇنى ئاشۇ توپلۇققا زىيانكەشلىك قىلىشنى پىلانلىغانلار ئوبدان بىلىدۇ. شۇڭلاشقا ئۇلار بىر توپلۇقنىڭ ئاياللىرىغا باسقۇنچىلىق قىلىشنى ئۇرۇشنىڭ بىر تاكتىكىسى سۈپىتىدە ئىشلىتىدۇ. بولۇپمۇ دىندار توپلۇمدا بىر جەمئىيەتنىڭ ئاياللىرىنىڭ ئىززىتىنى يەر بىلەن يەكسان قىلىش ئارقىلىق ئاشۇ دىنىي توپلۇمنىڭ ئىززىتىنى يەرگە ئۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئىككىنچىسى ئائىلىلەرنى ۋەيران قىلىش، يەنى جەمئىيەتنىڭ ئىچكى باغلىنىشىنى بۇزۇش. ئائىلىدە ئاياللار، بالىلار ۋە ئەرلەر بىخەتەرلىككە ئېرىشىدۇ. ساغلام بىر جەمئىيەتنىڭ ئۇلى ئائىلە. شۇڭا ئاياللارنى ئۆلتۈرۈۋېتىش ياكى كېرەكسىز قىلىۋېتىش ئائىلىلەرنى ۋەيران قىلىۋېتىدۇ بۇ كوممۇنىستلارنىڭ باشقا توپلۇقلارغا يۈز يىللاردىن بۇيان يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان سىياسىتى ئۇنىڭدىن باشقا ئانا بالا ئوتتۇرىسىدىكى باغنى ئۈزۈۋېتىش ئاتا ئانىسى بىلەن چوڭ بولغان بالىلارنىڭ روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىن ساغلام بولىدىغانلىقى تەتقىقاتلاردىن ئىسپاتلانغان ھەقىقەت شەرقىي تۈركىستاندىكى دىنىي ۋە مىللىي كىملىكى كۈچلۈك ئائىلىلەر مىللەتنىڭ كىملىكىنى، مەدەنىيىتىنى كېيىنكى ئەۋلادلارغا يەتكۈزىدىغان مۇھىم ئورۇن. شۇڭلاشقا خىتاي كومپارتىيىسى خەلقنى پەقەت پارتىيەگىلا ئىشەندۈرۈش ئۈچۈن ئائىلە ئوتتۇرىسىدىكى تەبىئىي باغنى ئۈزۈۋېتىدۇ. ئۇ يەنە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا ھەر تۈرلۈك خىمىيەلىك دورىلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئۇلارنى ئانا بولۇش ھوقۇقىدىن ئۆمۈرۋايەت مەھرۇم قىلىپ روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىن تۈگەشتۈرگەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى ئانا بولۇش پەقەت ئاياللارغا بېرىلگەن سوۋغات مەيلى مەنىۋى ئانا بولسۇن ياكى جىسمانىي ئانا بولسۇن ئۇ ئاياللارنى ئۆزگەرتىدۇ شەرقىي تۈركىستاندا يەتمىشىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدىن باشلاپ پىلانلىق تۇغۇتقا باغلانغان رەھىمسىز سىياسەتلەر يۈرگۈزۈلگەن، يەنى ئاياللارنىڭ ئانا بولۇش ھوقۇقى چەكلەنگەن ۋە مەھرۇم قىلىنغان. مەن يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكەن ئۈچ نۇقتا، يەنى مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، ئانىلىقنى ۋەيران قىلىش ۋە ئائىلىنى بۇزۇش، ئائىلە رىشتىسىنى بۇزۇش ۋە ئاياللارغا قىلىنغان باسقۇنچىلىق بىر جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلمىسىنى نەچچە ئەۋلاد ۋەيران قىلىدۇ. ئۇ جازا لاگېرلىرىدىكى ۋە لاگېر سىرتىدىكى ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قىلىنغان ھەر تۈرلۈك جىسمانىي ۋە روھىي زىيانكەشلىكنىڭ ساقايماس جاراھەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ پۈتۈن مىللەتكە زىيان سالىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى پېتېر توزى ئۆزىنىڭ بۇ تەتقىقات تېمىسىغا كىرىشىپ قالغانلىقىدىكى سەۋەبلەر ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى خىتاي كومپارتىيەسى پۈتكۈل بىر توپلۇقنى يوقىتىۋېتىشنى نىشان قىلغان سىياسەتنى يۈرگۈزگەن. ئۇيغۇر ئاياللىرى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ ئاساسلىق ئوبيېكتىغا ئايلانغان. يەنى ئۇيغۇر ئاياللىرىنى مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، خىتايلار بىلەن مەجبۇرىي تويلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر نوپۇسىنى قاتتىق كونترول قىلغان. يەنى ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ مىللەتنى پۈتۈنلەي يوقىتىشنى نىشانلىغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لاگېرلارغا مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى سولاپ ئۇلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى يوقىتىش ئۈچۈن قايتا تەربىيىلەۋاتقانلىقى ھەققىدىكى دوكلاتلارنى كۆرگىنىمدە ناھايىتى چۆچۈدۈم بۇ بەك ئادالەتسىزلىك مانا مۇشۇنداق ئېچىنىشلىق ئەھۋاللار مېنىڭ بۇ تەتقىقاتلارغا كىرىشىمگە تۈرتكە بولغان ماقالىنىڭ ئاخىرىدا تەتقىقاتچىلار ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ نەچچە يىلدىن بۇيان ئوتتۇرىغا قويۇلغان شۇنچە پاكىتلارغا قارىماي خىتايغا ئوخشاش خەلقئارا قائىدىلەرنى بۇزۇۋاتقان ھاكىمىيەت بىلەن نورمال ئالاقە قىلىۋاتقانلىقلىرىنى تەنقىد قىلغان پېتېر توزى ئاخىرىدا ئۇيغۇرلارغا يۈرەك سۆزى بارلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى شۇنى بىلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن سىلەرنىڭ ئاۋازىڭلار ئاڭلىنىۋاتىدۇ كىشىلەر خىتاينىڭ سىلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇشىغا دىققەت قىلىۋاتىدۇ. بىز سىلەر ئادالەتكە ئېرىشمىگۈچە كۈرەشنى توختاتمايمىز. ئامېرىكا ئاياللار ۋە تىنچلىق بىخەتەرلىك كېڭىشىنىڭ رەسمىي تور بېتىدىكى مەلۇماتلارغا قارىغاندا مەزكۇر كېڭەش ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى قۇرۇلغان بولۇپ پۈتۈن دۇنيادىكى ئاياللار ۋە قىزلارنىڭ ئەركىنلىكى ئىززەت ھۆرمىتى ۋە باراۋەرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە بېغىشلانغان ئاقىللار ئامبىرى ئىكەن

قىرغىزىستان خىتاي ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنىڭ كۈچىيىشىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ پائالىيەت بوشلۇقىنى تارايتىۋېتىدىغانلىقىدىن ئەندىشە قىلىنماقتا يېقىندا بېشكەكتە يۈز بەرگەن تۇتقۇن قىلىش ۋەقەلىرى بۇ خىل ئەندىشىلەرنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن مەلۇم بولۇشىچە قىرغىزىستاننىڭ خىتاي بىلەن ئىمزالىغان بىر قاتار كېلىشىملىرى ئۇنى خىتاينىڭ قەرز پاتقىقىغا تېخىمۇ چوڭقۇر پاتقۇزىدىغانلىقىدىن ئەندىشە قىلىنماقتىكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ باش مىنىستىرلىرى يىغىنى يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر كۈنى قىرغىزىستان پايتەختى بېشكەك شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ يىغىنغا خىتاي باش مىنىستىرى لى چياڭ قاتناشقان ئىدى قىرغىزىستان تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە مەلۇم بولۇشىچە يىغىن ئەسناسىدا قىرغىزىستان بىلەن خىتاي قىممىتى بىر مىليارد دوللارغا بارىدىغان يىگىرمە توققۇز خىل كېلىشىم ئىمزالىغان بۇ كېلىشىملەر خىتاي شىركەتلىرىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ئالتە ئورۇندا كۆمۈر كېنى ئېچىش قىرغىزىستانغا بىر سۇيلېكتر ستانسىسى ياساپ بېرىشى شۇنداقلا خىتاي شىركەتلىرىنىڭ قىرغىزىستاندا شامال قۇياش ئېنېرگىيەسى قۇرۇلۇشىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش قاتارلىق يېشىل ئېنېرگىيە ھەمكارلىق تۈرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىدى. لېكىن قەشقەر ئوش ئەنجان ئارىسىدىكى خىتاي قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىغا مەبلەغ تېپىشتا قىينىلىۋاتقان قىرغىزىستاننىڭ يۇقارقى ھەمكارلىق تۈرلىرىنى ئېلىپ بېرىشتا يەنىلا خىتاي مەبلىغىغا ئېھتىياجى چۈشىدىغانلىقى بۇنىڭ قىرغىزىستاننى خىتاينىڭ قەرز پاتقىقىغا تېخىمۇ چوڭقۇر پاتۇرۇپ خىتاينىڭ بۇ دۆلەتتىكى تەسىرىنىڭ تېخىمۇ كېڭىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى قەيت قىلىنماقتا كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ ۋە ئانالىزچىلارنىڭ ئېيتىشىچە، يېڭى كۆمۈر كانلىرىنىڭ ئېچىلىشى ۋە خىتاي مەبلىغىغا بولغان موھتاجلىق قىرغىزىستاننىڭ مۇھىت مەسىلىسىنى ئېغىرلاشتۇرۇپلا قالمايدىكەن. بۇ ئۇنىڭ نازۇك دېموكراتىك قۇرۇلمىسى ۋە نىسپىي دېموكراتىك مۇھىتىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ، كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنىڭ تېخىمۇ ئارقىغا چېكىنىشىنى، بولۇپمۇ خىتاي ئۈچۈن سەزگۈر بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ پائالىيەت بوشلۇقىنى تارايتىۋېتىشىدىن ئەندىشە قىلىنماقتىكەن. يېقىندا قىرغىزىستان دائىرىلىرىنىڭ قىرغىزىستان ئۇيغۇر ئىتتىپاقى جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى سابىق پارلامېنت ئەزاسى تۇرسۇنتاي سەلىموۋنىڭ قولغا ئېلىنىشى بۇ ئەندىشىلەرنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن قىرغىزىستان kg يىگىرمە تۆت ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە قىرغىزىستاننىڭ بىر مىليارد يەتتە يۈز مىليون دوللار تاشقى قەرزىنىڭ قىرىق پىرسەنتىنى خىتاي ئىگىلىگەن بولۇپ ئۇنىڭ يۇقارقى قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا يەنىلا خىتايدىن قەرز سورىشى مۇمكىنكەن ئامېرىكا جورجى ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا شۇناس تەتقىقاتچىسى پىروفېسسور شون روبېرتس قىرغىزىستاننىڭ قەرزى بارغانسېرى ئېغىرلىشىۋاتقانلىقى بۇنىڭغا يارىشا خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى دائىرىسىدىكى قەرز تۈرلىرىنىڭ بەك ئوچۇق ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدۇ قىرغىزىستان خىتاي بىلەن ئۇزۇن يىللاردىن بېرى يېقىن مۇناسىۋەتنى ساقلاپ كەلدى ئۇ بىر نامرات دۆلەت بولۇش سۈپىتىدە ئەلۋەتتە ئۇ ھەرقانداق تەرەپتىن كېلىدىغان مەبلەغنى قوبۇل قىلىدۇ بىراق قىرغىزىستان قەرزگە بوغۇلۇشى بارغانچە ئېغىرلىشىۋاتقان بىر دۆلەت بۇ يەردىكى مەسىلىلەرنىڭ بىرى بىر يول بىر بەلباغ قۇرۇلۇشىنىڭ كېلىپ چىقىدىغان سەلبىي ئاقىۋەتلەرگە قارىتا بەك سەزگۈر بولماسلىقىدۇر شون روبېرتسنىڭ قارىشىچە قىرغىزىستانغا نىسبەتەن قەرزنى قايتۇرىدىغانلىقى بىلەن ھېسابلاشمايلا قەرز ئېلىۋېرىشى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ چوڭ خەتەركەن. شون روبېرتس مەن ئۇلارنى قىرغىزىستاننىڭ تەبىئىي بايلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇنى غەرەزلىك قەرز تۇزىقىغا چۈشۈرۈپ قويۇۋاتىدۇ دەپ قارىمايمەن. بىراق ئۇلارنىڭ قەرزنى قايتۇرالمىسا قانداق بولىدۇ دېگەنگە ئىزچىل ئوچۇق ئاشكارا ئەمەسلىكى مەلۇم. شۇڭا مېنىڭچە قىرغىزىستان ئۈچۈن ئېيتقاندا ئەڭ چوڭ خەۋپ ئۇنىڭ قەرزنى قايتۇرۇش مەسىلىسىگە قارىتا تەڭپۇڭلۇقنى ساقلىماسلىقىدۇر دەپ كۆرسەتتى قىرغىزىستاندىكى بەزى ئانالىزچىلارنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاي قىرغىزىستانغا قەرز بېرىشتە ئىنتايىن يەڭگىل شەرتلەرنى قويماقتا ئىكەن قىرغىزىستان دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق ئوقۇتقۇچىسى ئابدۇرېھىم ھاپىزوف خىتاينىڭ قىرغىزىستانغا قەرز بېرىشتە ھېچقانداق قوشۇمچە شەرت قويمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاي قىرغىزىستاننىڭ قەرزنى قايتۇرالماسلىقىدىن بەك ئەندىشە قىلمايدىكەن. مۇشۇ ئاخىرقى يىللىرى بۇ جۇڭگونىڭ قىرغىزىستانغا قارىتا بولغان سىياسىتىنىڭ نەقەدەر كۈچىيىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىدە. مىليونلىغان پۇلنى بېرىۋاتىدۇ دوللار قىرغىزىستانغا. يەڭگىل بېرىۋاتىدۇ مۇنداق ھېلىقى. ھېچقانداق شەرت قويماستىن بېرىۋاتىدىدە. ئەمما بېيجىن بىلىدۇ قىرغىزىستان ئالغان مىلياردلارنى قايتۇرالمايدۇ، شۇنى بىلىپ تۇرۇپ بېرىۋاتىدۇ. ئابدۇرېھىم ھاپىزوف ئۈچىنچى نويابىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا يەنە خىتاينىڭ قىرغىزىستان قەرزىنى قايتۇرالمىسا، ئۇنىڭ كان بايلىقىنى ئۆتكۈزۈۋېلىشنى ئويلايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. نېمە ئۈچۈن دېسىڭىز، كېيىن قىرغىزىستان تۆلەلمەيدۇ-دە بۇ قەرزنى. مانا شۇ پەيتتە ئۇلار شەرت قويىدۇ. ئەگەر بېرەلمىسەڭلار بىزگە قېزىلىۋاتقان تۆمۈر كانلار ئالتۇن چىقار يەرلەرنى بېرىڭلار ئەللىك يىل يىگىرمە يىل ئوتتۇز يىلغىچە ئاشتاق قەرزىڭلارنى ئۈزىسىلەر شەرت قويىدۇ شەرت قويغاندىن كېيىن بۇ قىرغىزىستان ئىلاجى يوق خىتاي بىلەن بولغان بۇ خىل ئوچۇق ئاشكارا بولمىغان تەڭپۇڭسىز مۇناسىۋەت مۇھىت قوغدىغۇچىلىرىنى ئەندىشىگە سېلىپلا قالماي كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا قىرغىزىستان كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە بولغان ئەندىشىلەرنى كۈچەيتكەن بولۇپمۇ بۇ يىل ئونىنچى ئاينىڭ باشلىرىدا قىرغىزىستان دۆلەت بىخەتەرلىك كومىتېتىنىڭ سابىق قىرغىزىستان پارلامېنت ئەزاسى قىرغىزىستان ئۇيغۇر ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى تۇرسۇنتاي سەلىموفنى تەشكىللىك جىنايى گۇرۇھلارغا قاتنىشىش بىلەن ئەيىبلەپ قولغا ئېلىشى ئۇيغۇرلاردىكى ئەنسىزلىكنى تېخىمۇ كۈچەيتكەنىدى ئابدۇرېھىم ھاپىزوفنىڭ ئېيتىشىچە نۆۋەتتە قىرغىزىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ھېچقانداق بېسىم يوق بولسىمۇ لېكىن بۇ ۋەقە ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە يەنىلا ئەنسىزلىك ياراتقان ئەندى ئەندى ئاشتاق ۋەقەلەر بولۇۋاتقاندىن كېيىن ئەندى ئەنسىرەيسىزدە ئەندى نېمە بولىدۇ ئەندى كېلەچەك كېلەچەكتە قانداق ئىشلار قىلىدۇ ئىتتىپاق نېمە بولىدۇ دەپ ھازىرچە بىزگە مۇنداق ھۆكۈمەت تەرەپتىن ھېچقانداق قىسىم يوق نېمە قىرغىزىستان خەلقى ئاسسامبلېيەسىدىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى ھۆرمىتى چوڭ مانا بىزنىڭ ئىتتىپاق جەمئىيىتىمىز قىرغىزىستان خەلقى ئاسسامبلېيەسىدە يىگىرمە توققۇزغا يېقىن مىللەتلەرنىڭكى مەدەنىي مەركەزلىرى بار شۇنىڭ ئىچىدە بىزنىڭ جەمئىيىتىمىز چوڭ ئورۇنلارنىڭ بىرىنى ئارقىدا ئۈچىنچى تۆتىنچى تۇرۇۋاتىدۇ سان جەھەتتىن ھەم ھەر خىل مەرىكىلەر بولسا مەسىلەن ھۆكۈمەت تەرەپكە

تۇتۇپ تۇرۇشنى قارار قىلغان. شۇ كۈنكى سوتتا ئۇنىڭ يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ بېشكەكتىكى بىر دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىلغان ئىدى. پروفېسسور شون روبېرتسنىڭ قارىشىچە، قىرغىزىستاننىڭ ئومۇمىي كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنىڭ ئارقىغا چېكىنىۋاتقانلىقىغا قارىتا ھەقىقەتەن ئەندىشە مەۋجۇتكەن. بىراق ئۇ خىتايغا نىسبەتەن قىرغىزىستاننى قانداق ھۆكۈمەتنىڭ باشقۇرۇشى مۇھىم ئەمەسلىكىنى ئۇنىڭ ئۈچۈن خىتايغا دوستانە ياكى دوستانە ئەمەسلىكى ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە كۆز يۇمۇش يۇمماسلىقى مۇھىم ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى شون روبېرتس مۇنداق دەيدۇ مېنىڭچە خىتاي ئۈچۈن قىرغىزىستاندا قانداق ھۆكۈمەتنىڭ بولۇشىغا كۆڭۈل بۆلۈشنىڭ ھاجىتى يوق ئۇلار پەقەت خىتايغا دوستانىمۇ ئەمەسمۇ شۇنىڭغا قارايدۇ شۇڭا خىتاينىڭ بىر يول بىر بەلباغ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ سىياسىي سىستېمىسىنى مەقسەتلىك ئېكسپورت قىلىشى ھاجەتسىز ئۇنىڭغا پەقەت كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى سۈرۈشتۈرمەيدىغان ئۇنىڭ مالىيە مەنبەسىگە تايىنىشنى خالايدىغان دۆلەتلەر بولسىلا بولدى قىرغىزىستان تاراتقۇلىرىدا خىتاي شىركەتلىرىنىڭ قىرغىزىستاندا ئاچىدىغان كۆمۈر كانلىرىنىڭ كۆپ قىسىم مەھسۇلاتلىرىنىڭ خىتايغا ئېكسپورت قىلىنىدىغانلىقى ئالتە كۆمۈر كاننىڭ ئاز دېگەندە ئۈچىنىڭ مەھسۇلاتى خىتايغا تارتىلىدىغانلىقى تەكىتلەنمەكتە بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە خىتاي شىركەتلىرىنىڭ قازغان كۆمۈر كانلىرىنىڭ مەبلىغى بۇ ئارقىلىق تۆلىنىدىغانلىقىنى ئەركەشتام ئەتراپىدا چوڭ كۆلەملىك بىر كۆمۈر ئارقىسى بازىسى قۇرۇلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە ئانالىزچى ئابدۇرېھىم ھاپىزوۋنىڭ قارىشىچە خىتاي بىلەن بولغان بۇ قۇرۇلۇش قىرغىزىستاننى تېخىمۇ چوڭقۇر قەرز پاتقىقىغا پاتۇرغاندىن سىرت ئۇنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىتىغىمۇ ئېغىر ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كېلىدىكەن تۈركىيەدىكى بىر قىسىم ئۇنىۋېرسىتېتلاردىكى ئوقۇتقۇچى پروفېسسورلارنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بىلەن تۈركىيەدىمۇ ئىلھام توختىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىشكە چاقىرىش پائالىيىتى باشلانغان بۇ پائالىيەتنى ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسى ئۇيۇشتۇرغان تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسى تۆتىنچى نويابىر ئاخشام تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەدە يىغىن چاقىرىپ، تۈرك پروفېسسور ۋە سىياسىيونلارنى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ، ئەڭ ئالىي كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى بولغان ساخاروف كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى، ھازىر خىتايدا ئۆمۈرلۈك قاماقتا يېتىۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىشكە چاقىردى. يىغىنغا ئەنقەرەدىكى تۈركىيە ھاجى بايرام ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى قونۇرالپ ئەرجىلاسۇن، پروفېسسور دوكتور تۈمەن سومۇنجۇئوغلى، ئوتتۇرا شەرق تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر كەسپى پروفېسسورى ئىشىق قۇشچى بونېفانت خانىم، گازى ئۇنىۋېرسىتېتى نېمىس تىلى ئوقۇتقۇچىسى دىلەك تايىر خانىم ۋە بەزى ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر قانچە تەتقىقاتچى ئىشتىراك قىلدى. يۇمىلاق ئۈستەل يىغىنىدا ئالدى بىلەن ئەنۋەرجان ئەپەندى سۆز قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى. شىمدى بەش سەنەدەن بەرى نوبېل بارىش ئۆدۈلۈنە ئىشتە ئاۋرۇپالى پارلامېنتەرلەرە ۋە ئىلىم ئاداملارىنا ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىش پائالىيىتىمىز تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە داۋاملىشىۋاتىدۇ. ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەك، ئىلھام توختى مۇئەللىم ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان دۇنيا بويىچە ئالىملار ۋە دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى تەرىپىدىن نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلىۋاتىدۇ. بۇ جەھەتتىن تۈركىيەدىن تېخىمۇ كۆپ زىيالىي ۋە پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ قوللاپ قۇۋەتلەپ نامزات كۆرسىتىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تۈركىيەگە كەلدىم. ئەنقەرەدە سىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ ئولتۇرۇپتىمىز. بۇ ئۇچرىشىشىمىز ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ئىستانبۇل ۋە قەيسەرى قاتارلىق شەھەرلەردە داۋاملاشماقچى. ئەنۋەرجان ئەپەندى سۆزىنى مۇنداق داۋاملاشتۇردى، ئىلھام توختى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ساخاروف مۇكاپاتىنى ئالدى. مەزكۇر مۇكاپاتنى ئامېرىكىدىكى قىزى جەۋھەر ياۋروپا پارلامېنتىدىكى ئالتە يۈز نەپەر ئەتراپىدا پارلامېنت ئەزاسىنىڭ ئالقىش ساداسى ئىچىدە سەھنىگە چىقىپ ئالدى. بىز ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ تىرىشچانلىقى نەتىجىسىدە ئىلھام توختى ئەپەندى ئۆتكەن توققۇز يىل ئىچىدە دۇنياۋى تىنچلىق، ئادالەت ۋە ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئۈچۈن كۈرەش قىلغان شەخس ۋە تەشكىلاتلارغا بېرىلىدىغان ئوندىن كۆپ مۇكاپاتقا لايىق كۆرۈلدى. بۇ مۇكاپاتلاردىن ياۋروپادا بېرىلگەن ئۈچ مۇكاپاتنى ئىلھام توختى تۈرمىدە بولغاچقا ئۇنىڭ نامىدىن مەن بېرىپ تاپشۇرۇپ ئالدىم.

munolarni dedi evet turkiya olarak resmi olarak bir şey yapamıyorsak veyahut da istediğimizi yapamıyorsak en azından böyle bir insanın Nobel Barış Ödülü'ne aday göstererek Çin'e akademisyeni Türkiye Uygurlar için hiç kandak bir iş kılalması mı? Hiç olmasa Türkiye'deki ziyalılar İlham Tohtu'nun Nobel Tinçlik Mukafatı'na namzat kürsüşü gerek. ھازىرغىچە دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىدىكى كۆپ ساندا پروفېسسور نامزات كۆرسەتتى. ئۇيغۇر خەلقى بىلەن تۈرك خەلقى بىر مىللەت. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل نوبېل مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىش تور ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ، بۇنىڭ مۇددىتى بىرىنجى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنىگىچە ئىكەن. سىز تۈرك پروفېسسور قېرىنداشلىرىمىز ۋە تۈركىيەدىكى باشقا پروفېسسورلارنىڭ ئىلھام توختىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىشىنى يەنە بىر قېتىم ئىلتىماس قىلىمەن. ئارقىدىن يۇمىلاق ئۈستەل يىغىنىغا قاتناشقان تۈركىيەلىك پروفېسسورلار بەس بەس بىلەن پىكىر بايان قىلىپ، ئىلھام توختىنىڭ تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن قولىدىن كەلگەننى قىلىدىغانلىقىنى، تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ، ئىلھام توختىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئىجتىمائىي تاراتقۇلار، ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ كىشىگە ئىلھام توختىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى چۈشەندۈرۈش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى. yig'in oxirida ziyoratimizni qabul qilgan professor doktor qo'niralp arjilasun apandi mundak dedi. İlham Tohti'yi öncelikle Türkiye'de daha iyi tanıtmak lazım. Çeşitli belki YouTube'da bazı böyle kısa videolar olabilir veya başka platformlarda da olabilir. Onları insanların seyretmesi sağlanabilir. Türkiye'de İlham Tohti'ni yaxşı tonuşturuşumuz gerek. ئىلھام توختى توغرىسىدا قىسقا سىن كۆرۈنۈشلەرنى ئىشلەپ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقىتىشىمىز كېرەك. ئۇنى تونۇشتۇرغان ماقالىلەر يېزىپ ئېلان قىلىشىمىز كېرەك. شۇنداق قىلغان ۋاقتىمىزدا تېخىمۇ كۆپ كىشى ئۇنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىدۇ دەپ ئويلايمەن. ئەنۋەرجان ئەپەندى ئامېرىكا ۋە بەزى ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى زىيالىيلارنىڭ ئىلھام توختىنى ئاكتىپ قوللاۋاتقانلىقىنى، تۈركىيەدىكى زىيالىيلارنىڭمۇ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. ئىلھام ئەپەندىمنىڭ بۇ مۇكاپاتقا ئېرىشىشى ئۈچۈن يىللاردىن بېرى پائالىيەتلىرىمىزنى داۋام ئەتكۈزۈۋاتىپتىمىز. ئېيتقىنىمدەك، بۇ پائالىيەتلىرىمىز گېرمانىيە باشتا چېخ جۇمھۇرىيىتى، فىرانسىيە، بېلگىيە، ئىتالىيە، گوللاندىيە ۋە ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىغا ئوخشاش دېموكراتىك ئۆلكىلەردە بارغانسېرى كەڭ دائىرىدە كۈچىيىپ داۋام ئېتىۋېتىپتۇ ۋە بارغانسېرى كۆپ ئالىملارنىڭ ۋە پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ھىمايىسىگە سازاۋەر بولۇۋاتىدۇ. بېيجىڭدىكى مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، ئىقتىسادشۇناس ئىلھام توختى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بۆلگۈنچىلىك جىنايىتى بىلەن مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانىدى. ئىلھام توختى قولغا ئېلىنغاندىن بۇيانقى توققۇز يىل ئىچىدە ساخاروف مۇكاپاتى، مارتىن ئاننالىس كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى، ۋېيمار ئەركىنلىك مۇكاپاتى ۋە تۈركىيەدىن ئىسمائىل گاسپىرالى مۇكاپاتى قاتارلىق ئوندىن ئارتۇق خەلقئارالىق مۇكاپاتلارغا ئېرىشكەن. بۇلاردىن سىرت ئۇ يەنە